ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS Lao ແລ້ວຟັງພາກລາຍການພາສາລາວ ແລະໃຫ້ຄະແນນນຳ
ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ປະຊາຊົນໄທມາກມາຍຄຶກຄັກເຄື່ອນໄຫວປະທ້ວງລັດຖະບານປະຍຸດມາແລ້ວຫຼາຍມື້ຫຼາຍວັນໂດຍສັນຕິວິທີ ແຕ່ການຄືບໜ້າຂອງການປະທ້ວງນັ້ນຍັງດັນກັນກັບກົງຈັກຂອງການປົກຄອງຂອງ ປະເທດໄທ ໂດຍການນຳພາຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ຢູ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຜົນການປະທ້ວງຂອງປະຊາຊົນໄທໃນຊຸດນີ້ນັ້ນຈະເປັນແນວໃດກໍຕາມໃນວັນຂ້າງໜ້ານີ້ ແມ່ນວ່າອີກບໍ່ດົນນານ ຜົນການ ປະທ້ວງກໍຈະປາກົດຂຶ້ນ ແລະຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກາດໄດ້ສຳພາດທ່ານ ຈອນ ຊາວາ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ກ່ຽວກັບການປະທ້ວງນັ້ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ທ່ານ ຈອນ ຊາວາ ໃນນາມທີ່ວ່າທ່ານມີຄວາມປະສົບການຫຼາ ຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງໃນເລື່ອງຂ່າວສານ ຫຼືວ່າວຽກບ້ານການເມືອງສັງຄົມກໍດີໃນລັດ New South Wales ນີ້ ຕາມທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈນີ້ນະ ໃນເວລານີ້ ການເມືອງໃນປະເທດໄທນີ້ມັນກະມີການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ 3 ຢ່າງ ວ່າຊັ້ນ 1 ໃຫ້ປະຍຸດລາອອກ 2 ໃຫ້ດັດແປງທຳມະນູນໄທ 3 ໃຫ້ປະຕິຮູບກະສັດໄທຊີ້ນະ ອືມ ທ່ານມອງເບິ່ງແລ້ວມັນເປັນແນວໃດເນາະ ຕາມຄວາມເຫັນຂອງຂ້າພະເຈົ້ານີ້ ທີ່ຈິງແລ້ວນັ້ນ ເວົ້າເລື່ອງປະເທດໄທເນາະ ມັ ນກໍກ່ຽວກັບການລັດຖະປະຫານມາແຕ່ກ່ອນ ຄືທ່ານປະຍຸດເປັນຜູ້ຍຶດອຳນາດມາໄວ້ແລ້ວຊະໄປ ຄັນເມື່ອວ່າ ທ່ານໄດ້ສັນຍາກັບປະຊາຊົນ ປາບເລື່ອງການຈະລາຈົນສຳເລັດແລ້ວຊິມອບອຳນາດໃຫ້ແກ່ປະຊ າຊົນຄືນຫັ້ນ ມັນກໍເປັນການດີ ໃນເມື່ອວ່າທ່ານເຮັດສຳເລັດແລ້ວ ທ່ານກໍຄອງອຳນາດມາໄດ້ 5 ປີ ຈົນກວ່າມີການເລືອກຕັ້ງ ມີ ສສ ເຂົ້າສະພາເນາະ ໃນເມື່ອວ່າ ການເປີດປະຕູໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງໃຫ້ມີ ສສ ຢູ່ໃ ນສະພາ ແຕ່ວ່າທ່ານນັ້ນວ່າມີໂນມິນີຢູ່ໃນພັກການເມືອງເຂົ້າມາ ໃນເມື່ອວ່າທ່ານໄດ້ເຂົ້າໄປແລ້ວບໍລິຫານປະເທດ ໃນເມື່ອວ່າປະຊາຊົນມັນບໍ່ມີຄວາມພໍໃຈເລື່ອງການບໍລິຫານຂອງທ່ານ ຄວນຈະລາອອກ ມອບປະຊາທິປະໄຕໃຫ້ປະຊາຊົນ ອັນບັນຫານີ້ແຫຼະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າຈັ່ງຊີ້ວ່າ ລັດຖະບານປະຍຸດນີ້ນະ ແມ່ນວ່າປະຊາຊົນໄທຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ມັກຊອບ ເພາະວ່າຂະເຈົ້າເຫັນວ່າມັນແມ່ນລະບອບຜະເດັດການ ໃນຮູບໃດຮູບໜຶ່ງ ອື ແລ້ວກໍພະ ພະຍາຍາມປະທ້ວງ ໃຫ້ທ່ານນີ້ລາອອກຕຳແໜ່ງຫັ້ນນະ ຈະສຳເລັດບໍ່ເນາະ ເລື່ອງສຳເລັດບໍ່ສຳເລັດນີ້ ມັນກະຂຶ້ນກັບອັນ ທ່ານປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ຊຶ່ງເປັນນາຍົກບໍລິຫານຂອງປະເ ທດເອງ ຊຶ່ງວ່າປະຊາຊົນບໍ່ເຫັນດີເຫັນພ້ອມໃນການບໍລິຫານຂອງທ່ານແລ້ວ ມັນກໍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມອບອຳນາດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໃນເມື່ອທ່ານຈະຄອງອຳນາດຕໍ່ໄປ ກໍແນ່ນອນແລ້ວ ຢູ່ໃນການບໍລິຫານຂອງ ທ່ານ ມັນກະມີການຜະເດັດການຢູ່ໃນໂຕ ສະນັ້ນ ປະຊາຊົນບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການທ່ານແລ້ວ ທ່ານກໍຕ້ອງໄດ້ມອບອຳນາດໃຫ້ປະຊາຊົນ ແຕ່ເມື່ອທ່ານບໍ່ມອບອຳນາດໃຫ້ປະຊາຊົນ ປະຊາຊົນກໍຈຳເປັນໄດ້ລຸກຮືຂຶ້ ນປະທ້ວງ ປະຊາທິປະໄຕມັນມາຈາກປະຊາຊົນເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນີ້ນາ ທ່ານປະຍຸດ ຄັນເຮົາຊິມອງເບິ່ງສຽງປາກສຽງຄໍ ຫຼືວ່າພຶດຕິການຂອງທ່ານແລ້ວແມ່ນວ່າ ທ່ານກໍອ່ອນລົງແລ້ວ ເພາະວ່າແຕ່ກ່ ອນນັ້ນ ທ່ານຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ມີການຊຸມນຸມປະທ້ວງ ແຕ່ວ່າບັດນີ້ນີ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ຊຸມນຸມໄດ້ແລ້ວ ກະແປວ່າທ່ານລົງຂໍ້ຫຼາຍເຕີບ ແຕ່ວ່າເມື່ອກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າວ່າ ຄັນວ່າປະຍຸດບໍ່ຍອມວາງອຳນາດ ເອົາປະຊາທິ ປະໄຕໃຫ້ປະຊາຊົນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ທ່ານເວົ້າວ່າ ມັນຈະມີການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຢູ່ຕໍ່ໆໄປຊັ້ນບໍ ກໍແນ່ນອນແລ້ວ ໂຕນີ້ເຂົາເຈົ້າຄືຊິບໍ່ຢຸດ ເພາະວ່າສິ່ງທີ່ປະຊາຊົນຕ້ອງການ ມັນກໍມີເຫດຜົນພໍສົມຄວນ ຖ້າວ່າ ທ່ານບໍ່ຢາກວາງອຳນາດ ມັນກໍແນ່ນອນ ປະຊາຊົນກໍບໍ່ພໍໃຈ ກໍຕ້ອງຂະບວນຕໍ່ໄປຈົນກວ່າຜົນສຳເລັດ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕຊິເຂົ້າສູ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຖ້າວ່າປະຊາຊົນຫາກບໍ່ ບໍ່ລຸກຮືຂຶ້ນ ແລະ ສິດອຳນາດໂຕນີ້ ເຂົາ ເຈົ້າກໍຊິຜູກຂາດຢູ່ໃນຂະບວນການຂອງ ຜະເດັດການການບໍລິຫານ ອັນຕາມ ຕາມ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ທ່ານອະທິບາຍນີ້ ທ່ານເວົ້າວ່າ ປະຊາທິປະໄຕນີ້ມັນຊື້ດ້ວຍເງິນຄຳບໍ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າມັນຕ້ອງຊື້ໃ ນນ້ຳຈິດນ້ຳໃຈ ກ້າເຮັດກ້າທຳອອກມາຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເອົາປະຊາທິປະໄຕ ຈຶ່ງຈະໄດ້ ບໍ່ແມ່ນວ່ານອນເອົາຜ້າຫົ່ມປົກຫົວຢູ່ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕມັນຊິໝູນເຂົ້າໄປຫາຢູ່ກ້ອງຜ້າຫົ່ມພຸ້ນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ແມ່ນໆ ເ ພາະວ່າປະຊາທິປະໄຕນີ້ມັນຕ້ອງຂຶ້ນກັບປະຊາຊົນ ທີ່ວ່າຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ບໍ່ແມ່ນວ່າຊິນອນຫຼັບທັບສິດຢູ່ ເລື່ອງບັນຫາໂຕນີ້ ຖ້າວ່າຄົນພາຍໃນປະເທດຫາກບໍ່ມອງເຫັນໃນສ່ວນເລິກຂອງສິດ ແລະ ເສລີພາ ບຂອງປະຊາຊົນແລ້ວ ມັນກໍອາດຊິນອນເສີຍຢູ່ ຄືທ່ານເວົ້າຫັ້ນ ວ່າຊິໃຫ້ຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ມາຊ່ວຍ ມັນຊ່ວຍບໍ່ໄດ້ ຖ້າເຈົ້າໝູບຢູ່ ມັນກໍຢູ່ໄປຈັ່ງຊັ້ນ ເສຍສິດອຳນາດຂອງປະຊາຊົນໄປ ແຕ່ວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍໄດ້ຍິນ ມານີ້ ຄັນວ່າຜິດຫຼືຖືກ ກໍຂໍໃຫ້ບອກສອນ ຫຼືວ່າແປງ ຫຼືວ່າອະໄພຍະໂທດໃຫ້ ຄັນບໍ່ແມ່ນຄານ ມາກ ກໍແມ່ນເລນິນ ຄັນບໍ່ແມ່ນເລນິນ ກໍແມ່ນເໝົາເຈີຕຸງນີ້ແຫຼະ ທີ່ວ່າເວົ້າວ່າປະຊາທິປະໄຕນີ້ມັນມານຳຫຼັງປາຍປືນວ່າ ຊັ້ນ ທ່ານຄິດວ່າແນວໃດ ມັນ ມັນກໍບໍ່ຖືກ ເລື່ອງບັນຫາຄືທ່ານເວົ້າວ່າ ສິດອຳນາດປະຊາທິປະໄຕມາຈາກລະບົບປາຍປືນນີ້ ແນ່ນອນແລ້ວ ທຸກຄົນມັນກໍຕ້ອງຢ້ານເນາະ ໃນເມື່ອເຈົ້າໃຊ້ສິດອຳນາດຜະເດັດການ ປາບປາມຂົ່ມເຫັງເຕັງເຕັກພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ ແນ່ນອນເຂົາກໍຢູ່ໃນກອບອຳນາດຢູ່ດີ ເພາະວ່າທຸກຄົນມັນກະຢ້ານ ແຕ່ວ່າຖ້າວ່າຜູ້ນຳທີ່ມີຈິດສຳນຶກທາງດ້ານສິດເສລີພາບປະຊາທິປະໄຕເຕັມສ່ວນ ວ່າເ ຮົາເປັນຜູ້ບໍລິຫານຂອງປະເທດ ໃນເມື່ອປະເທດບໍ່ແມ່ນຂອງເຮົາຄົນດຽວເນາະ ເປັນຂອງປະຊາຊົນ ໃນເມື່ອເຮົາເປັນຕົວແທນຂອງປະຊາຊົນ ເຮົາກະຕ້ອງຟັງປະຊາຊົນ ໃນເມື່ອວ່າບໍ່ຟັງປະຊາຊົນທີ່ວ່າ ເລືອກທ່ານເຂົ້າມາບໍລິຫານປະເທດ ແລະ ທ່ານຊິເລືອກຜູ້ໃດ ອັນນີ້ນີ້ບໍ່ມີບັນຫາ ເວົ້າຈັ່ງຊີ້ ອີກກໍລະນີໜຶ່ງກໍຄືວ່າ ໃນປະເທດຜະເດັດການ ຫຼືວ່າສັງຄົມນິຍົມ ຄອມມູນິດນີ້ ແມ່ນວ່າ ປະຊາທິປະໄຕນີ້ແມ່ນຊະນິດທີ່ວ່ າລວມສູນ ໝາຍເຖິງວ່າຂຶ້ນກັບພັກ ແລະ ລັດນີ້ເດ ມັນ ທ່ານຄິດວ່າແນວໃດ ມັນແມ່ນປະຊາທິປະໄຕບໍ່ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຖ້າວ່າປະຊາທິປະໄຕລວມສູນເນາະ ໃນເມື່ອວ່າມັນມາເຫັນປະຈັກຕາໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເລື່ອງຜະເດັດການ ຫຼືວ່າຄອມມູນິດບໍລິຫານມາພັກດຽວນີ້ ແມ່ນວ່າປາບພວກນາຍທຶນບໍ ປາບພວກສໍ້ລາດບັງຫຼວງບໍ ປາບພວກທີ່ວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງບໍ ຖ້າວ່າປະຊາທິປະໄຕລວມສູນ ຖ້າທ່ານມີເງິນ ປະຊາຊົນກໍຕ້ອງ ມີເງິນ ຄັນປະຊາຊົນບໍ່ມີເງິນ ພວກທ່ານກໍບໍ່ມີເງິນ ເອົາ ບັດນີ້ນີ້ວ່າປະຊາທິປະໄຕທີ່ທ່ານຕ້ອງການມາບໍລິຫານປະເທດ ຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນໃຫຍ່ ປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າ ຫຼືປະຊາຊົນບໍ່ມີປາກມີສຽງໃນການປ ະທ້ວງຕິຕຽນຂອງທ່ານ ປະຊາທິປະໄຕມັນມາແຕ່ໃສ ອັນນີ້ບັນຫາໜັກ ສະນັ້ນຖ້າວ່າປະຊາທິປະໄຕລວມສູນ ຖ້າທ່ານມີເຮືອນ 10 ຫຼັງ ປະຊາຊົນກໍຕ້ອງມີເຮືອນ 10 ຫຼັງ ມັນກໍເທົ່າທຽມກັນ ຄວາມຍຸຕິທຳບໍ່ເທົ່າທຽມກັ ນນີ້ ມັນປະຊາທິປະໄຕມັນມາແຕ່ໃສ

ກ່ຽວກັບການປະທ້ວງໃນປະເທດໄທນີ້ ຕ້ອງການໃຫ້ລັດຖະບານປະຍຸດນີ້ດັດແປງທຳມະນູນແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດໄທນີ້ນະ ທ່ານຄິດວ່າແນວໃດນໍ ຂ້ອຍຄິດວ່າເລື່ອງບັນຫາຕົວນີ້ນີ້ ເຖິງວ່າຫຼັງຈາກອັນລັດຖ ະປະຫານແລ້ວນີ້ ເຂົາເຈົ້າແຕ່ງລັດຖະທຳມະນູນມາເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິອຳນາດຂອງເຂົາບໍລິຫານຕໍ່ໄປ ສະນັ້ນມັນບໍ່ຍຸຕິທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນພາຍໃນປະເທດ ແນ່ນອນລະເຂົາເຈົ້າກໍຕ້ອງຢາກໃຫ້ດັດແປງ ລັ ດຖະທຳມະນູນ ແກ້ໄຂລັດຖະທຳມະນູນ ຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ເອື້ອເຟື້ອໃຫ້ພວກທີ່ວ່າຜະເດັດການນີ້ໄດ້ຄອງອຳນາດຕໍ່ໄປ ໂຕນີ້ນີ້ທ່ານໝາຍເຖິງວ່າຫຼັງຈາກລັດຖະປະຫານໂດຍຝ່າຍປະຍຸດສຳເລັດແລ້ວ ຂັບໄລ່ຍິ່ ງລັກ ຊິນນະວັດ ສຳເລັດອອກໄປຕ່າງປະເທດແລ້ວ ຕັ້ງລັດຖະບານຂຶ້ນລະທຳມະນູນນີ້ກໍຖືກດັດແປງ ລະບັດນີ້ທຳມະນູນນີ້ແມ່ນວ່າຊິເລືອກໃຜກໍຢ່າ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງປະເທດໄທນີ້ແມ່ນວ່າທະຫານໄດ້ເ ປັນລັດຖະບານຢູ່ຕະຫຼອດແມ່ນບໍ່ ຖືກຕ້ອງ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າເຮັດທຳມະນູນມາເອົາທະຫານ ເຂົ້າມາບໍລິຫານປະເທດນີ້ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ສະນັ້ນ ຜູ້ໃດຊິເລືອກມາແຕ່ໃດກໍຕາມ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນ ສວ 250 ຫັ້ນ ແມ່ນແຕ່ລ້ ວນເປັນຄົນປະຍຸດທີ່ວ່າແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນມາຢູ່ໃນການເລືອກເອົາຂອງນາຍົກໂດຍຕົງ ອັນນີ້ແຫຼະມັນບໍ່ຍຸຕິທຳ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງກະສັດໄທນີ້ນະ ທີ່ວ່າຜູ້ປະທ້ວງນີ້ຕ້ອງການໃຫ້ມີການປະຕິຮູບນີ້ເດ ທ່ານເຂົ້າໃຈ ວ່າຈັ່ງໃດ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເລື່ອງ ສະຖາບັນພະມະຫາກະສັດຢູ່ເມືອງໄທນີ້ ມັນກະມີມາຫຼາຍສະຕະວັດແລ້ວເນາະ ແຕ່ວ່າປະຊາຊົນໄທສ່ວນຫຼາຍເຂົ້າໃຈໄປມຸມໃດຫັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈເລີຍ ຕາ ມປົກກະຕິແລ້ວນີ້ ສະຖາບັນຫັ້ນບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ ສະນັ້ນ ໃນເມື່ອພວກລັດຖະປະຫານນີ້ເອົາສະຖາບັນເຂົ້າມາເປັນຫຼັກ ເຊິ່ງສ້າງສະຖານະການ ມາບີບບີ້ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນຂອງປະ ເທດນີ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າປະຊາຊົນໄທຄວນຈະຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງເຖິງບັນຫາໂຕນີ້ ໂຕນີ້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຊັ້ນ ສະນັ້ນປະຊາຊົນໄທນີ້ຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມພໍໃຈ ອັນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຄິດຈັ່ງຊັ້ນ ອື ມັນກ ະເປັນການເຂົ້າໃຈຍາກເນາະເລື່ອງກະສັດ ຈັກຊິເຂົ້າໃຈຈັ່ງໃດລະ ຢາກ ຢາກໃຫ້ປະຕິຮູບນີ້ກໍແມ່ນວ່າເຂົ້າໃຈຍາກ ຄັນວ່າປະຕິຮູບກໍຈັກຊິປະຕິຮູບໃນຮູບໃດ ອັນ ອັນນີ້ທ່ານຄິດວ່າແນວໃດ ກະດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້ າຫັ້ນ ແປວ່າມັນສັບສົນຫຼາຍຊັ້ນບໍ່ ຖືກຕ້ອງ ມັນກໍສັບສົນ ເພາະວ່າໃນສ່ວນໜຶ່ງກະຍັງຢູ່ໃນກຸ່ມອຳນາດການບໍລິຫານຂອງປະເທດເນາະ ສິ່ງໜຶ່ງປະຊາຊົນຊຶ່ງບໍ່ພໍໃຈໃນການໄປບັງຄັບຢູ່ໃນສະຖາບັນເຂົ້າມາເ ປັນເຄື່ອງມືການບີບບີ້ສີໄຟຂອງປະຊາຊົນໂດຍບໍ່ມີການປາກ ຕໍ່ຕ້ານ ຫຼືວ່າຕຳໜິຕິຊົມລັດຖະບານບໍລິຫານປະເທດ ແນ່ນອນແລ້ວປະຊາຊົນເຂົາກໍຕ້ອງມີຈິດສຳນຶກຄືກັນ ແຕ່ວ່າບັນຫາຕົວນີ້ນີ້ມັນຂຶ້ນກັບປະຊາຊົ ນໄທວ່າຂະເຈົ້າເຂົ້າໃຈຢູ່ໃນລັກສະນະໃດ ເລື່ອງໜຶ່ງອີກທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຢາກຖາມນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຄົນລາວເຮົານີ້ເນາະ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ກໍຫຼາຍບ້ານຫຼາຍເຮືອນແຫຼະ ນັ່ງເບິ່ງຈໍໂທລະທັດໃຊ້ຊາ ເຕໄລ ຫຼືວ່າອິນເຕີເນັດພຸ້ນ ເບິ່ງຂ່າວເມືອງໄທພຸ້ນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຫຼືວ່າຄັນບໍ່ຊັ້ນກໍເບິ່ງອີກອກອີເກ ລຳເລື່ອງ ຫຼືວ່າໜັງລະຄອນໄທວ່າຊັ້ນເທາະ ຄົນລາວເຮົາໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ ເຂົາເຈົ້າມອງເບິ່ງ ການປະທ້ວງໃນປະເທດໄທໃນຊຸດນີ້ນະ ໄປໃນແງ່ໃດເນາະ ສະຫຼຸບໂດຍສັ້ນໆນະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດຢູ່ໃນ 2 ວິທີການ ເຮົາມອງເຫດການຢູ່ໃນປະເທດໄທເນາະ ຖ້າວ່າປະເທດລາວຫັ້ນ ຖ້າມີປະຊາທິປະໄຕຄືເ ຂົາເຈົ້າໄດ້ເວົ້າວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນະ ຄັນໃຫ້ປະຊາຊົນມີສິດມີສຽງ ປາກເວົ້າ ມີຄວາມສາມາດຄືຢູ່ປະເທດໄທນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍວ່າດີແຫຼະ ເພາະວ່າເມືອງໄທມັນກະດີຈັ່ງໜຶ່ງ ເພາະວ່າສິ່ງໃດບໍ່ຖືກ ປະຊາຊົນນີ້ຕ້ອງຕຳນິຕິຊົມ ປະທ້ວງ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງສິດ ແລະ ອຳນາດເຂົ້າສູ່ປະຊາຊົນເນາະ ອັນນີ້ນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ເມືອງລາວເຮົານີ້ປະຊາຊົນນັ້ນບໍ່ມີສິດປາກເວົ້າ ອັນນີ້ນີ້ມີບັນຫາໜັກ ເ ອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ວ່າໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ວ່າ ຄວນຮູ້ຄວນຊາບ ຫຼືວ່າຄວນນຳໄປປຶກສາຫາລື ວິເຄາະວິໄຈກັນເບິ່ງນີ້ ກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນເປັນຢ່ າງສູງ ກໍວ່າຂອບໃຈນຳ ເຈົ້າ ຂອບໃຈຫຼາຍຕານ ໂອເຄ ບາຍບາຍ SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື